هن کي ٿورو مختصر ورجائڻ جي ڳالهه کي ته هي سورت تسبيح واري آهي تسبيح واريون سورتون جيڪي آهن ان واريون سبح لله ما في السماوات سبح معنيٰ پاڪائي بيان ڪر تسبيح سبح سبح ٿيندي جيئن سوئمنگ ڪجي ترجي جيئن اهڙي نموني سان پر هن جو مطلب آهي تسبيح تسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله اهي تسبيح آهي

ڪا تهليل آهي ڪا ته تهليل معنيٰ لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله هي تهليل آهي هلل هلل زبور جو ڪتاب جيڪو آهي سو تهليل جو ڪتاب آهي حضرت داؤد عليه السلام جو ڪتاب زبور ان کي تهليل جي تهليل چئبو تهليل تهليلين لا اله الا الله يعني الله تعاليٰ جي واکاڻ آهي الله تعاليٰ جي پاڪائي بيان ڪرڻ معنيٰ هن ۾ ڪو عيب ڪونهي، ڪا اوڻائي ڪانهي، ڪا هن ۾ گهٽتائي ڪانهي، ڪا هن ۾ هيڻائي ڪانهي، ڪا هن ۾ ضعف ڪونهي ڪو هن ۾ مطلب ته جيڪي به نيگيٽو پهلو هجن اهي هن ۾ ڪونهن ڪو اهو پاڪائي الله تعاليٰ جي بيان ڪيو آهي تسبيح آهي تسبيح ۽ تڪبير الله تعاليٰ جي الله اڪبر الله ڪبرائي وڏ وڏائي بيان ڪرڻ ته ان کان پوء پاڪائي بيان ڪري چي ته آسمان ۽ زمين ۾ جيڪي ڪجهه آهي سو الله تعاليٰ جو آهي ۽ هو وڏو طاقت وارو سگهارو هڪ عزيز ۽ حڪمت وارو آهي ها عزيز ۽ حڪمت وارو آهي جيڪو جنهن ڪڍيو هنن کي معنيٰ بني نضير کي جيڪي يهودي هئا انهن کي ڪڍيائين هاڻي اهو ٿيو پنهنجي بني نضير کي ڪڍيو ويندو احد جي جنگ کان پوء هن کان اڳ ۾ قينقاع بني قينقاع جيڪو انهن کي ڪڍيو ويو هو بدر جي جنگ کان پوء پوء هنن جو مطلب ته فال سمياڻو هن جي تاريخن ۾ سڄيون ڳالهيون آهن ڇا جي لاء ڪڍيو ويو هڪڙي ماڻهو جيڪا غداري ڪري يعني پنهنجي ملڪ ۾ رهي ٿي هن سان معاهدو آهي ههڙي نموني سان هلڻو آهي، ههڙي نموني سان هلڻو آهي، جيڪڏهن هو اهڙي نموني جي غداري ڪري جو ٻاهرين جي مدد ڪري ۽ اندر پنهنجي ان ملڪ جي يا ان علاقي جي يا انهن اتي جي حاڪمن جي يا اتي جا جيڪي معتبر آهن جيڪو سلسلو هلي ٿو حڪومت جيڪا آهي جنهن جي ان جي خلاف ڪم ڪن ۽ انهن سان باقاعده هڪڙي جنگ جاري رکيا ويٺا هجن ته ان مس ۾ پوء اهو جلا وطني جي ٿئي ٿي هاڻي هن هي بني نضير کي جلا وطني ٿي جلا وطني معنيٰ هن کي ايوڪٽ ڪيو هن کي ڪڍيو ويو هن جو زور زور ڀري هن کي ڪڍيو ويو هو هاڻي هڪڙو ماڻهو نڪري ٿو ملڪ منجهان پنهنجي مرضي سان اهو ڄڻ هجرت ڪري ٿو هجرت معنيٰ پنهنجي مرضي سان اهو هڪڙي هلا هڪڙي هنڌ ٻئي هنڌ وڃي ٿو پنهنجي خيال سان وڃي ٿو هجرت مهاجر سرڪمسٽانسز هن جا اهڙا آهن، هن جون حالتون اهڙيون آهن جيڪي هن کي مجبور ڪن ٿيون پر هو پاڻ ڊسائيڊ ڪري ٿو، پاڻ پنهنجي دل ۾ سوچي ٿو ته مون کي وڃڻو آهي تنهنڪري وڃي ٿو. ۽ اهو ٿيو هجرت ڪرڻ پنهنجو حضرت ابراهيم عليه السلام چيو ته آئون هجرت ٿو ڪريان، حضرت لوط عليه السلام چيو ته آئون هجرت ٿو ڪريان پنهنجي علائقي منجهان مطلب ته حضرت محمد مصطفيٰ صلّي الله عليه وسلّم هجرت ڪئي پوء اهڙي نموني سان هجرت سڀ ڪنهن پنهنجي مرضي سان ته ڪئي. حضرت موسيٰ عليه السلام به هجرت ڪئي، جڏهن مصر مان ڀڄي نڪتو، پر اهو ڊپ جي ڪري نڪتو. پر ٻين کي به ڊپ ٿيندو آهي تڏهن نڪرندا آهن. بهرحال اهڙي قسم جي ڳالهه هجرت ۽ جلا وطني، جلا وطني آهي معنيٰ حڪومت يا اتي جا جيڪي حاڪم آهن اهي هن کي زوري زور ڪري ڪڍن، چئي تون نڪري وڃ هتان بس ڪونه ٿو کپين.

اڳئين زماني ۾ پنهنجي ڪاٺ جا ڪم يا اهڙا ڪم جيڪي دروازا يا ٻيون جيڪي ڪانڃڻيون هيون هو جيڪي گهر جنهن سان بيٺل هوندو هو سنگ مرمر فلان ٺيٺ مٺيٺ ته اهي ڪڍي کڻي کڻي ويا هليا هن کي اجازت هئي جيڪو سامان کڻي وڃي سگهو ٿا پنهنجي اوٺن تي پنهنجي بار تي اهو کڻي وڃو هليا پوء سڀ کڻي ويا هليا چي هٿيار نٿا کڻي وڃي سگهو پوء پنهنجا سون مين چانديون سڀ کڻي نڪتا بني نضير ۽ پنهنجي مديني جي وچ وچ شهر ۾ رهيا يعني سائوٿ ۾ رهندا هئا مديني جي هتان جي جتي مسجد پهرين آهي قبا يا ڇا ان علائقي هيڏانهن ڪنهن علائقي ۾ رهندا هئا ڪٿي پوء هتان هيڏانهن ويا پوء مديني جي وچ منجهان لنگهيا ۽ پنهنجي ڏاڍي ٺٺ ۽ ٺانگر سان پنهنجي وڏا، عورتون هنن جون جيڪي لباس سهڻا پائي پنهنجا ريشم جا ۽ پنهنجا ڳهه ڳٽا پائي ۽ تمام هڪڙي حشم تجل تجلي جلال سان نڪتا ها مطلب ته انهن کي منع ڪونهي بس نڪري وڃو هليا بس ٺيڪ آهي هاڻ پوء جيڪو ٽيو قبيلو ايندو بني قريظه جو اهو پنهنجي هن خندق جي جنگ احزاب جي جنگ جيڪا آهي ان جي جنگ کان پوء ڇو جو هنن تمام سخت غداري ڪئي جو پوئتي خطرو پئجي ويو هليو ۽ هنن وڃي مدد ڪئي پنهنجي هنن جي ڪافرن جي جيڪي قريش جا آيا هئا انهن جي انهن انهن جي جيڪا سزا هن جي پنهنجو حليف جيڪو هن سعد ان پنهنجو رضي الله تعالا عنه ان ان چيو ته ڀلي انهن کي قتل ڪيو هاڻي هنن سمجهيو ٿي يعني خود يهودين سمجهيو ٿي ته اسانکي پنهنجون اسانجا جيڪي مورچا آهن اسانجا ڪوٽ قلعا جيڪي آهن اهي الله کان اسان کي بچائيندا اس مانعتهم معني منع ڪندا يعني منع ڪندا يعني روڪيندا يعني الله کي روڪيندا جو اسان وٽ الله جو اچڻ هڪڙو برڪت وارو آهي جو الله توهان وٽ اچي معنيٰ هاڻي هلي پنڌ پيرين ڪون ٿو اچي ڪون ڪو پنڌ پوء جتي ڪٿي موجود آهي پر الله تعالي جي برڪت اچي ته اها ڄڻ هڪڙو الله جو اچڻ آهي مومنن وٽ ايمان وارن وٽ پر ڪافرن وٽ جڏهن هن تي عذاب اچي ٿو اهو به الله جو اچڻ آهي يعني الله خود شخصيت جي حيثيت سان ڪونه ٿو اچي پر پنهنجو عذاب ٿو موڪلي انهيء معنيٰ ۾ الله جو اچڻ ٿيو اهو فاتاهم الله پوء الله هنن وٽ آيو الله هنن وٽ آيو معنيٰ الله جو عذاب هنن وٽ آيو من حيث لم يحتسبوا جتان اهڙي جڳهه تان اهڙي هنڌان جتان هنن سوچيو ئي ڪونه ٿي سمجهيو ئي ڪونه ٿي ته ڪو هتان ايندو عذاب اسان کي

يعني ٽوڙيائون ٽوڙ ڦوڙ ڪيائون پنهنجي گهرن جي گهرن کي ڇو ٽوڙيائون جو ان جا دروازا ان جون ڪانجڻيون انهن جا جيڪي ڪاٺ ڪٽ جيڪي به هئا سنگ مرمر هئا ڪي ڇا هئا هي هئا هو هئا اهي پنهنجي هٿن سان ٽوڙي اهي کڻي ويا هليا اهي پنهنجي انهن ۾ اٺن تي رکي انهن کي اجازت هئي جيڪو سامان کڻي سگهيو ٿا اهو ڀلي کڻي وڃو هليو پر هتان وڃو هليا بس پوء اهو هنن ڪيو، انهيء ڪري هٿن سان ٽوڙيائون. پوء وري جڏهن ڏٺو مسلمانن به باقي جي رهيو سو لارو ٽوڙڻو پوندو، وري گهر ٻيهر جيڪڏهن ٺاهڻا پوندا يا ڇا، ته بأيديهم وأيدي المؤمنين، ۽ مؤمنن جي هٿن سان به انهن جا گهر پوء اهڙي معنيٰ ۾ ڊٺا، فاعتبروا، پوء

جيڪڏهن هن تي نه لکيل هجي ها يعني لکجي ويو هليو جلاء جلاء جلاء يعني جلاوطني لکجي وئي هئي ته يعني لوح محفوظ ۾ هن جي لاء ائين لکيل هو پر جيڪڏهن اهو نه لکيل هجي ها ته هنن تي ولهم لهم عذاب لعذبهم في الدنيا لعذبهم في الدنيا ته هنن کي عذاب ڏنو وڃي ها هن دنيا ۾ يعني پوء هن کي قتل ڪيو وڃي ها جيڪڏهن جلاوطن نه ٿين ها ته پوء قتل ڪيو وڃي ها جيئن پوء بني قريظه جو قتل ٿيو. ولهم في الاخرة عذاب النار پر آخرت جو هنن جو عذاب اڃا وڌيڪ آهي مطلب ته جيڪڏهن جلاوطن به ٿيا ڀلي ٿيا جيڪڏهن قتل ٿي ويا هليا بني قريظه يا ٻيا ته اهي به ٿي هليا پر ڇو جو ڪافر آهن الله جي ايمان الله جي ڪتاب الله جي رسول الله جي دين جي مخالفت ڪيائون ۽ ان سان وڙهيا ان سان مقابلو ڪيائون انهن جي کي رجيڪٽ ڪيائون انهي ڪري انهن جي لاء عذاب آخرت جو ٺهيو رکيو آهي ذالک بانهم شاقوا الله ورسوله اهو عذاب انهي ڪري آهي ٻئي عذاب دنيا جو عذاب ۽ آخرت جو عذاب اهو انهي ڪري آهي جو هو الله تعالي جي مخالفت ڪيائون ۽ رسول جي مخالفت ڪيائون

ميري دل ڪي ٽڪڙي هزار هوئي ڪوئي يهان گرا ڪوئي وهان گرا ته هاڻي ڪو ٽڪڙا ٽڪڙا ٿي ويا هزار ته ڪو هڪڙو ٽڪڙو هت هجي هڪڙو ٽڪڙو هت هجي ڪو هڪڙو ٽڪڙو هت هجي پوء هاڻ ته اهي ٽڪڙا دل ٽڪڙا ٽڪڙا ٿي پئي آهي پوء يا شقي القلب اهو اهو پر هن ته هن هن عاشق وري پنهنجي ڳالهه ڪئي ته مون ڪري عشق ۾ هڪ نه هت دل ٽوڙي هت دل ٽوڙي هت دل ٽوڙي پر جيڪو شقي القلب آهي دل جو ٽٽل آهي معنيٰ دل هن جي سالم ناهي الله ڏانهن، هڪڙي هڪڙي الله رب پاڪ ڏانهن ناهي، هو لات ۽ منات ۽ ڪشن ۽ فلاڻ ۽ ٽير ۽ مٽير جو ويٺو پوڄا ڪري، انهي سينس ۾ الله تعاليٰ جي مخالفت ڪري الله جي دين جي مخالفت ڪري رسول الله صلي هر چڱائي جي مخالفت ڪري انهي سينس ۾ هو شقي القلب آهي دل جو ٽٽل آهي انهي سينس ۾.

ما قطعتم من لينة هاڻي چئي ٿو هي جيڪي وڻ هنن جا ٽٽا وڻ به گهر به ٽوڙيائون پوء وڻ به ٽوڙيائون کجين جا وڻ هئا پوء هاڻي الله تعاليٰ فرمائي ٿو ڇو ته هنن چيو ته ڀئي هيء توهان وڻ ساڙيا آهن يا ڊاٺا آهن يا ڪرايا اٿو يا ڇا پيغمبر کي نه کپي اهي ڪري ته ان تي الله تعاليٰ جيڪو آ سو وحي موڪليو مطلب ته هي سورت نازل ٿي ان منجهه ته هيء الله جي حڪم سان ٿيو آهي مطلب جيڪو ۽ ان جو سبب آهي، سبب ڪهڙو آهي ته توهان جي دلين ۾ رعب جيڪو آهي سو پئجي هڪڙو دٻاء هڪڙو پئجي ته ڀئي ها هڪ ڳالهه آهي فاسق آهي ته ان ڪري جو فسق ٿا ڪيو فسق فسق معنيٰ ڄاڻي ٻجهي هڪڙو ماڻهو جيڪو ڄاڻي ته هي چڱائي جو ڪم آهي پر اهو نه ڪري ڄاڻي ته هي بڇڙائي جو ڪم آهي پر ڪري وري اهو اهو فاسق آهي

پاڙ هيٺ ٿيندي ان کان پوء مٿي ٿڙ ٿيندو پوء وري ٽاريون ٿينديون ٽارين ۾ پوء وري ڇڳا ٿيندا جيڪي کجي جا ته اهڙي نموني سان هو ٿوڙا ٿوڙا بيٺل آهن پاڙ تي اصول اصول معنيٰ پاڙ اصل فباذن الله اهو جيڪو به ٿيو سو الله جي حڪم سان ٿيو الله جي اجازت سان ٿيو الله جي مرضي مطابق ٿيو امر سان ٿيو وليخزي الفاسقين ان ڪري ته جيئن فاسقن کي الله تعاليٰ شرمندو ڪري فاسقن جي شرمندگيء جي لاء اهو ڪيو ويو. اهو الله تعاليٰ جي حڪم سان، الله تعاليٰ جي اجازت سان ائين ڪيو ويو. جڏهن مؤمن ڪو اهڙو ڪم ڪندا، الله تعاليٰ جي اجازت سان ڪندا. وما افاء الله علي رسولهم منهم

هاڻي اهو فئي آهي ان ۾ فئي جي ان سينس ۾ ته ماڻهو وڙهيا ڪونه ڪو گهيرو ڪيائون ڏهه پندرهن ڏينهن گهيرو هيو پر ٻاهر بيٺا رهيا هو اندر ويٺا رهيا نه ڪو ڪو گهوڙا هلايائون نه ڪو ڪو اٺ هلايائون نه ڪو ڪو تلوار هلايائون نه ڪو ڪو تير هلايائون مطلب ڪو جنگ ڪان ٿي ويو آهي ايڪچولي پر ٻاهر بيٺا ماڻهو ڀئي نڪرو ته خبر پئي هاڻي اها ٿي فئي ۽ انفال جيڪو آهي سو جڏهن جنگ هلندي ماڻهو هڪ ٻئي سان وڙهندا، ڪي ماڻهو مرندا، ڪي ماڻهو جيئندا، ڪي هيئن ٿيندو، ڪو هونء ٿيندو، پوء اها ٿي انهيء جو سامان جيڪو هٿ ايندو، اهو ٿيندو انفال، نفل، نفل معنيٰ اهو اهو لٽ جو مال جيڪو اهو بوٽي جيڪو جنهن کي چئجي ٿو اهو انفال، اهو سورت انفال ان ۾ شروع ٿي ٿئي، اٺين نمبر سورت جيڪا آهي انفال جي ته انفال ڪنهن جو آهي الله جو ۽ رسول جو آهي، هي فيء ڪنهن جي آهي؟ الله جي رسول ته الله جي آهي رسول جي آهي هاڻ الله کي کپي ته ڪونه ٿي الله کي ضرورت ڪونهي حاجت ڪونهي ڪو نه ڪو رسول کي حاجت آهي سو هي پاڻ وٽ گڏ ڪري رکندو پوء اهو جيڪو گڏ ڪري جيڪي رکندا سي ته مطلب ته بادشاهه هوندا صرف پنهنجي غرض جي لاء ته ٻئي ڪنهن کي ڪونه ڏيندا پر هي الله ۽ رسول جي مطلب ته هو ورهائيندو ڏيندو ڪنهن کي ڪنهن کي ڏيندو اهو هن جي مرضي آهي ته ڪنهن کي ڏئي ته اها ڄڻ الله تعاليٰ انهي سينس ۾ الله جي آهي ۽ الله جي رسول جي آهي ۽ رسول جي فيملي به ظاهر آهي ان کي به کپي ٿو مائٽ مٽ آهن هي آهن ٻيا ماڻهو آهن ۽ اوڙي پاڙي وارا جن کي هو سڃاڻي ٿو جن کي سڃاڻي ٿو ته هو غريب آهن حاجتمند آهن مسڪين آهن انهن کي واٽهڙو آهن انهن کي هو ڏيندو پنهنجي مرضي مطابق ڏيندو پر ٻيو ڪو اعتراض ڪرڻ جو ڪنهن کي حق ڪونهي ته چوي چوي ته تو هن کي هيترو ڇو ڏنو هن کي هيترو تو ڇو ڏنو هن مون کي ڏئين ها هن کي ڏئين ها فلاڻي کي ڏئين ها اهڙي قسم جو جيڪڏهن ڪو اعتراض ڪري ٿو ته پوء اهو ڄڻ اهو شريعت جي خلاف ڳالهه ٿي وئي هلي ۽ ان ڪري هن هن آيت ۾ فرمائي ٿو ته وما افاء الله علي رسوله ۽ جيڪي مال آهي ڏياريو آهي الله تعالي الله علي رسوله پنهنجي رسول کي منهم انهن وٽان يعني بني قل بني نضير وٽان فما اوجفتم عليه من خيل پوء توهان ڪون ڊوڙايا پنهنجا خيل پنهنجا گهوڙا ولا رڪاب نه ڪو اٺ توهان ڊوڙايا مطلب ته ڪو جنگ ڪون ڪيو ولڪن ولڪن الله

انهيء ڪري اهو سڄو وراثت ٿي ٿئي. پئسي جي ڏوڪڙ جي جيڪا به شيء هٿ اچي ٿي ته جيئن جيڪي غني آهن، جيڪي شاهوڪار آهن، جيڪي طاقت وارا سگهارا آهن، انهن وٽ سڄو مال جمع نه ٿي وڃي هليو. حالانڪه بادشاهه جيڪي هوندا، سڀ مال آڻي مون کي ڏيو ته ائين وڃي بک مرو ڀلي. پوء اهو انهيء ڪري نه ته پئسو جيڪو آهي سو رڳو شاهوڪارن وٽ، غنين وٽ گڏ ٿيندو وڃي. وما آتاڪم الرسول. فخذوه جيڪو الله تعالي جيڪو رسول ڏئي ٿو توهان کي اهو وٺو اهو مطلب توهان تي حلال آهي جيڪو الله جو رسول اجازت ڏئي ٿو ته هي حلال آهي ته اهو حلال آهي توهان تي فخذوه وما نهاڪم عنه فانتهوا جنهن کان الله تعالي جو رسول توهان کي منع ڪري ٿو هي نه ڪريو هي نه ڪريو يا توهان کي نٿو ڏئي ته ان کان تائين پاسو ڪريو ان کي ڇڏي ڏيو فاتقوا الله ۽ الله کان ڊڄو ان الله شديد العقاب بيشڪ الله تعاليٰ جيڪو آهي سو سخت عذاب ڪندڙ آهي عقاب يعني بدلو ڏيندڙ آهي يا اهڙي قسم جي آيت هاڻي فرمائي ته اهو جيڪو فا فيء آهي سا اها فلاڻن فلاڻن ماڻهن جي لاء اها هڪ ڳالهه هلي پئي ته اهل پنهنجو ويجهل مائٽن جي لاء آهي يا يتيمن لاء آهي، مسڪينن لاء آهي، واٽهڙن لاء آهي ۽ پوء هاڻي فرمائي ٿو اٺين نمبر آيت ۾ ته للفقراء المهاجرين اهو جيڪو آهي سو مهاجرن منجهان جيڪي فقير آهن جيڪي مطلب ته مسڪين آهن انهن جي لاء آهي الذين اخرجو من ديارهم جن کي ڪڍيو ويو آهي سندن گهرن منجهان يعني مڪي منجهان ڪڍيو ويو و اموالهم ۽ انهن جون ملڪيتون انهن کان ڦريون ويون و اموالهم

بيشڪ اهي سچا آهن جيڪي به مديني مڪي منجهان مهاجر ٿي آيا آهن، يعني هيتري سور سختيون سهي ۽ هت پهتا آهن، هتي هيڏي سختي ۾ رهيا پيا آهن جو هنن وٽ مال ملڪيت ڪونهي ڪو بک ٿا مرن ته انهي سينس منجه ته هو سچا آهن تڏهن آيا آهن، جيڪي به سچا ناهن ته اتي پوئتي ويٺا آهن پنهنجو مڪي جي انهن سان قريشن سان گڏ والذين تبوءوا الدار والايمان ۽ انهن لاء به جيڪي رهيا گهر ۾،

ولا يجدون في صدورهم حاجة ۽ اهي نه ٿا ڏسن پنهنجي دل ۾ صدور پنهنجي سينن منجه ڪا حاجت ڪا خواهش يعني ڪا ضرورت ته ڀئي مون کي اهو ملي مون کي فلاڻي ضرورت آهي مون کي فلاڻي ضرورت آهي هي مهاجرن کي ڇو ٿو ملي مون کي ملي پوء رسول الله صلي الله عليه وسلم جن هنن سان ڳالهه ڪئي ته ڀلا هيئن ڪريون توهان کي ورهائي ڏيون فلاڻي شيء توهان کي هنن کي ڏيون فلاڻي شيء پوء انصارن چيو ته نه يا رسول الله هي جيڪي مهاجر آيا آهن پهرين ته ويچارن هنن پنهنجا گهر هنن کي ورهائي ڏنا پنهنجون زالون ٻار هنن کي ورهائي ڏنا جو بابا هي گهڻو اڌ توهان جو اڌ اسان جو اهڙي نموني سان هنن جي جيڪا پاڻ ۾ ڀاء ڀائر ڀائيچاري رسول الله صلي الله عليه وسلم ڪئي انهي منجهه ايترو اڳتي ويا وري جڏهن هي فيء جو ۽ انفال جو مال ملڻ شروع ٿيو تنهن وقت انصارن چيو ته يا رسول الله توهان ڀلي مهاجرن کي ڏيو جو هنن کي ضرورت آهي اسين ته هتي اڳ ۾ ئي ويٺا هئاسون ته جيڪڏهن حالانڪ هنن کي خود ضرورت آهي

۽ اڳرو ڪن ٿا يعني هنن کي وڌيڪ پريفر ڪن ٿا هنن کي وڌيڪ پسند ڪن ٿا ته هنن کي ملي مون کي نه ملي پر هن کي ڏيو هنن کي ملي عليٰ انفسهم ولو ڪان بهم خصاصه ۽ حالانڪه هن کي خود به خصوصي يعني ضرورت آهي هنن کي به سڀ ڪو ماڻهو حاجت مند ٿئي ٿو پر هو واقعي غربت وارا به هئا افلاس وارا هئا اهڙي ڪا پئسو ڏوڪڙ هنن وٽ ڪونه هيا